ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ສະບາຍດີ ນີ້ແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ໜ້າທີ່ພາກລາຍການພາສາລາວທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດໂດຍຫຍໍ້ໆ ສ່ວນລາຍລະອຽດໃຫ້ກົດອ່ານຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ເລື່ ອງດຽວກັນທີ່ຖືກຂຽນໄວ້ໃຫ້ອ່ານ ແລະ ຄລິກຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງ ຫົວຂໍ້ເລື່ອງສຳລັບຊຸດນີ້ແມ່ນ ປັບໃຫ້ທັນການກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ກໍລະນີເປັນໂຄວິດໃນ New South Wales ທະວີຂຶ້ນ South Australia ເດີນໄປຕາມເສັ້ນທາງເພື່ອຍຸຕິລັອກດາວ ຕໍ່ໄ ປນີ້ແມ່ນອັບເດດກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນອົດສະຕຣາເລຍ ສຳລັບວັນທີ 24 ກໍລະກະດາ 2021 ກໍລະນີເປັນໂຄວິດທະວີຂຶ້ນໃນ New South Wales ຜູ້ປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັອກດາວເດີນຂະບວນຂຶ້ນໃນຊິດນີ ແລະ ແມລເບີນ Victoria ປະກາດ New South Wales ທັງໝົດ ເປັນເຂດຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງສຸດກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 South Australia ເດີນໄປຕາມເສັ້ນທາງເພື່ອຍຸຕິລັອກດາວອັນຍືດຍາວໜຶ່ງສັບປະດາ ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນໃໝ່ 163 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ທີ່ເປັ ນຈຳນວນເປັນໃໝ່ຕໍ່ມື້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕໍ່ແຕ່ Delta ເລີ່ມລະບາດຂຶ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາ ຕຳຫຼວດ New South Wales ປັບໃໝມາແລ້ວ 246 ຄົນ ສຳລັບທີ່ໄດ້ລ່ວງລ້ຳຄຳສັ່ງສາທາລະນະສຸກ ຈຳນວນຄົນຕາຍຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງ Delta ຂອງປັ ດຈຸບັນ ບັດນີ້ແມ່ນ 6 ຄົນ ການຕ້ອງຫ້າມທີ່ມີຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ບັດນີ້ຖືກບັນຍັດແລ້ວ ສຳລັບເຂດແດນສອງແຫ່ງຕື່ມຂອງການປົກຄອງໃນທ້ອງຖິ່ນ Western Sydney Cumberland ແລະ Blacktown ແຮງງານທີ່ຖືກອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ ສາມາດອອກບ້ານອອກເ ຮືອນໄດ້ ໃນລັດ Victoria Victoria ມີ 12 ຄົນໃໝ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ໂດຍມີແຕ່ 2 ຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ເມື່ອຕິດແປດຄົນອື່ນໄດ້ Brett Sutton ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ປະກາດ Extreme Risk Zone ເຂດຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງສຸດ ໃສ່ New South Wales ທັ ງໝົດ ໃນຕອນທ້າຍຂອງວັນສຸກ ໂດຍທີ່ປະກາດນັ້ນສັກສິດຂຶ້ນແຕ່ 11 ໂມງ 59 ນາທີ ລັອກດາວຂອງປັດຈຸບັນ ຈະຖືກຕໍ່ຍາວອອກຈົນກວ່າ 11 ໂມງ 59 ນາທີຄ່ຳ ຂອງວັນອັງຄານທີ 27 ກໍລະກະດາ 2021 ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່າ ນມາໃນທົ່ວອົດສະຕຣາເລຍ Steven Marshall ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ South Australia ເວົ້າວ່າ ລັດ South Australia ກ້າວເດີນໄປຕາມເສັ້ນທາງຢູ່ ແລະ ຄົງອອກໄປຈາກລັອກດາວໃນວັນອັງຄານ ໂດຍທີ່ໂຮງຮຽນຈະເປີດຂຶ້ນໃນວັນພຸດ Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ ບໍ່ສາມາດທະວີໃນທັນທີຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Pfizer ແກ່ລັດ New South Wales ຜູ້ປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັອກດາວຫຼາຍພັນຄົນ ລ່ວງລ້ຳການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ປະທ້ວງຂຶ້ນໃນຊິດນີ ແລະ ແມລເບີນ ຕຳນາ ນກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ວ່າຄົນໜຸ່ມທີ່ມີສຸຂະພາບສົມບູນດີບໍ່ຖືກແຕະຕ້ອງໂດຍໂຄວິດ-19 ມັນບຸກລຸກ ແລະ ສັງຫານແຕ່ຄົນແກ່ອາຍຸ ແລະ ທີ່ເຈັບໂຊເທົ່ານັ້ນ ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໂຄວິດ-19 ກະທົບກະເທືອນຢ່າງໜັກ ໜ່ວງກວ່າ ຄົນແກ່ຊະລາ ແລະ ຄົນທີ່ມີອາການແຊກຊ້ອນ ແຕ່ມັນກໍບຸກລຸກ ແລະ ສັງຫານຄົນໜຸ່ມບາງຄົນທີ່ສົມບູນດີ ຄວາຣັນທີນ ການເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment ມີຢູ່ວ່າ ມີຂໍ້ມູນຄວາຣັນທີນ ການເດີນ ທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment ຄວາຣັນທີນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ກວດເບິ່ງ ຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ Territory ຖ້າຫາກທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງ ຂໍທາງອອນລາຍເພື່ອການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນ ທີ່ຖືກພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຖືກປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ໜ້າທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller ມີຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ ມູນເປັນຫຼາຍກວ່າ 60 ພາສາຢູ່ໜ້າທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus ມີການແນະນຳອັນຖືກຕ້ອງສຳລັບລັດ